ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ເດັກນ້ອຍມົ້ງລາວ ແລະ ເດັກນ້ອຍລາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍສູນເສຍພາສາເຄົ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ້າບໍ່ຮູ້ບໍ່ຊາບກໍໃຫ້ຮູ້ໄວ້ຊາບໄວ້ ແລະ ພິຈາລະນາ ເບິ່ງດ້ວຍ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຈຳນວນໜຶ່ງ ກຳລັງສຶກສາເບິ່ງການທີ່ເດັກນ້ອຍມົ້ງລາວ ສູນເສຍພາສາເຄົ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຄືພາສາມົ້ງໄວວາເອົາແທ້ເອົາວ່າ ທັງກໍແມ່ນເພື່ອຈະ ປ້ອງກັນມັນບໍ່ໃຫ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນດ້ວຍ ລາວເຮົານັ້ນບໍ່ມີໃຜສົນໃຈເທື່ອ ທ່ານ Gary Lee ເປັນຄົນມົ້ງລາວທີ່ເດີມໆມາຈາກແຂວງຊຽງຂວາງໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວ ມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃນລຸ້ນຕົ້ນໆ ພາຍໃຕ້ແຜນການ Colombo Plan ຈົບປະລິນຍາເອກໃນດ້ານສັງຄົມສາດ ທ່ານໄດ້ຂຽນປຶ້ມໄວ້ຫຼາຍຫົວ ທີ່ຊອກຫາ ຫຼືວ່າຄົ້ນຫາເບິ່ງໄດ້ ນອກນັ້ນທ່ານກໍເປັນບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ເຄີຍໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເ ມລິກາກ່ຽວກັບມົ້ງລາວນະທີ່ນັ້ນ ທັງກໍມີບົດບາດມາກມາຍໃນວົງສັງຄົມມົ້ງລາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍດ້ວຍ ຄັນບໍ່ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ເດືອນມີນາ ປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ເປັນເວລ່ຳເວລາທີ່ຄົນມົ້ງຈຸແລກໆ ທີ່ປ ະກອບດ້ວຍຄອບຄົວໜຶ່ງ ພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຂ້າພະເຈົ້າໂຊກດີ ມີໂອກາດໄດ້ສຳພາດທ່ານ Gary Lee ກ່ຽວກັບບັນຫາເດັກນ້ອຍມົ້ງລາວໃນປະເທດອົດສະເຕ ຣເລຍປາກພາສາມົ້ງບໍ່ໄດ້ ວ່າ ອ່າ ທ່ານ Doctor Gary Lee ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ຄົນມົ້ງເດັກນ້ອຍນີ້ນະ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ມັນມີປະມານຈັກຄົນເນາະ ໂອ້ ອັນນີ້ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ຈັກແນ່ນອນເດີ້ ເພາະວ່າອັ ນນ່າ ໃນຈຳນວນຄົນເຮົາຢູ່ອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ຢູ່ທັງຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ນ້ອຍນີ້ ອັນທັງໝົດກໍສິມີຢູ່ໃນລາວສາມພັນກວ່າຄົນ ສາມພັນສີ່ ສາມພັນຫ້ານີ້ແຫຼະ ມີໜ້ອຍດຽວ ຄັນຈະໄປປຽບໃສ່ອັນນ່າ ຄົນລາວເຮົາບໍ ຫຼືວ່າຄົນເຜົ່າ ອື່ນກໍ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົວພັນກັບອົບພະຍົບມາຕັ້ງແຕ່ມື້ແລກໆ ໃນວັນທີ 19 ເດືອນມີນາ 1976 ເປັນຕົ້ນມານີ້ນະ ທີ່ວ່າເປັນເວລາແລກໆ ທີ່ວ່າຄົນຈາກຜືນແຜ່ນດິນລາວມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ນີ້ນະ ກໍແມ່ນວ່າໃນຕອນຕົ້ນໆນີ້ມີຄົນມົ້ງມານີ້ 3 ຄົນ ຄອບຄົວມູ່ຊົວ ຜົວກັບເມຍກັບລູກຜູ້ໜຶ່ງ ແລ້ວບັດນີ້ມັນເຕີບໂຕຂຶ້ນ 3,000 ຄົນນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນໃນວົງສັງຄົມມົ້ງໃນນະຄອນ Melbourne ນີ້ ກໍ ແມ່ນວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ເອງກໍປາກພາສາມົ້ງບໍ່ໄດ້ນີ້ນະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ສຳລັບພວກທີ່ມານີ້ແມ່ນພວກທີ່ວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີການສຶກສາບໍ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນເມືອງນາ ແລ້ວພວກທີ່ ອັນ ໄປຮຽນຢູ່ວຽງບໍ ຫຼືວ່າຢູ່ຊຽງຂວາງບໍ ຊັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍມັ ກເວົ້າເປັນ ເວົ້າພາສາລາວກໍ ແລ້ວກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ອ່າ ປາກພາສາຕົວເອງບໍ່ ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າໃດ ແລ້ວ ແລ້ວໂດຍສະເພາະພວກເດັກນ້ອຍທີ່ມາໃຫຍ່ ຫຼືວ່າມາເກີດຢູ່ນີ້ກໍແຮ່ງເສຍ ເພາະວ່າມາຮອດນີ້ແ ລ້ວ ພໍ່ແມ່ຍິ່ງບໍ່ ບໍ່ປາກໄດ້ປານໃດແລ້ວ ມາຮອດນີ້ກໍແຮ່ງບໍ່ປາກນຳລູກເປັນພາສາຕົນເອງອີກ ແລ້ວຂ້າ ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນແນວໜຶ່ງ ພວກທີ່ວ່າບໍ່ ເທົ່າທີ່ວ່າເປັນຄົນມົ້ງນີ້ນະ ຢູ່ໃນ Melbourne ນີ້ກໍຫຼາຍຄົນ ເຂົາເຈົ້າປ າກພາສາລາວ ປົນກັບພາສາໄທນະ ເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມາຢູ່ສູນອົບພະຍົບໄທ ແລ້ວຂະເຈົ້າໄປເຮັດວຽກນຳຄົນໄທນະ ຂະເຈົ້າກໍເລີຍຮຽນປາກພາສາໄທໄປ ແລ້ວບາງຄົນກໍ ຕ ອນຢູ່ເມືອງລາວພຸ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍຟັງວິທະຍຸໄທບໍ ເບິ່ງໂທລະທັດໄທບໍ ກໍເລີຍລຶ້ງພາສາໄທໄປກໍ ເອີ ກໍເລີຍປົນໆກັນໄປ ຄືຄົນລາວເຮົານີ້ແຫຼະ ແລ້ວກໍເວົ້າທັງຄວາມລາວຄວາມໄທໄປນຳ ຄົນມົ້ງຜູ້ເຖົ້າເດ ເປັນ ເປັນຫຍັງ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າ ສັງເກດເຫັນນີ້ກໍແມ່ນ ປາກພາສາລາວບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໄດ໋ ເພາະຄົນເຖົ້າຂະເຈົ້າບໍ່ ບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ພົວພັນນຳຄົນລາວເຮົາຫຼາຍຄືພວກໜຸ່ມເດ ຂະເຈົ້າກໍເລີຍເວົ້າພາ ສາລາວບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍຂະເຈົ້າກໍຢູ່ແຕ່ບ້ານແຕ່ຊ່ອງ ຢູ່ຊົນນະບົດພຸ້ນນະ ເວົ້າແຕ່ພາສາມົ້ງ ເອີ ຈັ່ງຄ່ອຍ ອັນວ່າ ເປັນ ເຮັດໃຫ້ຂະເຈົ້າເວົ້າພາສາລາວເຮົາບໍ່ໄດ້ຄ່ອງ ບໍ່ຄ່ອງປານໃດ ແລ້ວ ແລ້ວຄົນມົ້ງເອ ງນີ້ກໍ ພວກຜູ້ໃຫຍ່ນີ້ນະ ກະປາກເວົ້າກັນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນໂດຍໃຊ້ພາສາມົ້ງສົດໆບໍ ເອີ ເກືອບໝົດທຸກຄົນນັ້ນແຫຼະ ອັນ ຄັນແມ່ນພວກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລ້ວກໍເປັນລຸ້ນພໍ່ແມ່ນີ້ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍເວົ້າແຕ່ພາສາມົ້ງຢູ່ບ້ານ ເອີ ໂ ດຍສະເພາະລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າເອງ ຄັນວ່າເວົ້າກັບລູກກັບຫຼານຊັ້ນ ບາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າກໍໃຊ້ພາສາອັງກິດ ຄັນຂະເຈົ້າເວົ້າໄດ້ຫັ້ນກໍ ຄັນເວົ້າບໍ່ໄດ້ແທ້ກໍຈັ່ງຄ່ອຍເວົ້າພາສາມົ້ງໃຫ້ ອັນ ພວກເດັກນ້ອຍນີ້ ອື ຕ າມ ຕາມ ຕາມທີ່ຊາບນີ້ ຫຼືວ່າດູເດົານີ້ ແມ່ນວ່າຄົນມົ້ງລາວຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກແຂວງຊຽງຂວາງວ່າຊັ້ນເຖາະ ຫຼືວ່າຊຳເໜືອ ແຕ່ວ່າຍົກຕົວຢ່າງ ຢູ່ໃນແຂວງຫົວຂອງ ຫຼືວ່າບໍ່ແກ້ວຂອ ງປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ນະ

ໄປເປັນອົບພະຍົບນີ້ເປັນມົ້ງຂາວຊັ້ນນະ White ມົ້ງ ແລ້ວແຕ່ລະມົ້ງຢູ່ໃນແຂວງຫົວຂອງນີ້ ປາກນີ້ກໍເຂົ້າໃຈກັນໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າພາສາບໍ່ຄືກັນນະ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ເອີ ມັນ ມັນກໍບໍ່ຕ່າງກັນຫຼາຍ ກໍຄືລາວເໜື ອລາວໃຕ້ ລາວຫຼວງພະບາງ ລາວ ອາ ຈຳ ເອີ ສະຫວັນນະເຂດນັ້ນແຫຼະ ຕ່າງສຳນຽງໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າຄວາມ ຄວາມເວົ້າມັນນັ້ນແທ້ກໍ ຄວາມ ເວົ້າຄວາມດຽວກັນ ມີບາງເຂດບາງ

ຕາມທີ່ວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບດ້ານພາຊອກພາສານີ້ ຂະເຈົ້າສຶກສາ ຫຼືວ່າສັງເກດເຫັນວ່າມົ້ງລາວໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ສູນເສຍພາສາມົ້ງນີ້ໄວແທ້ໆນີ້ ມັນເປັນແນວໃດເນ າະ ບັນຫາມັນຢູ່ທີ່ວ່າ ອັນ ສ່ວນຫຼາຍພໍ່ແມ່ຢູ່ບ້ານກໍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາມົ້ງກັບລູກຫຼານນະ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ຂະເຈົ້າ ອັນ ເສຍຕອນໜຶ່ງຢູ່ໃນຫັ້ນເນາະ ແລ້ວ ອັນ ຕອນທີສອງມານີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍໄປຮຽນໜັງສື ແລ້ວໃຊ້ແຕ່ພາ ສາອັງກິດ ເປັນອັນວ່າຢູ່ໃສກໍມີແຕ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນສ່ວນຫຼາຍ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເສຍພາສາ ອັນ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ເອີ ໄວກ່ອນ ອັນ ຄົນ ຄົນອື່ນ ຫຼືວ່າເຜົ່າອື່ນ ທີ່ວ່າຢູ່ບ້ານກໍຍັງໃຊ້ແດ່ ຫຼືວ່າອອກໄປ ນອກກໍຍັງມີບຸນມີງານເນາະ ໄປປະສົມປະສານສັງສັນກັບ ອັນນ່າ ພີ່ນ້ອງບໍ ຫຼືວ່າກັບສັງຄົມເຮົາກໍຍັງໄດ້ເວົ້າພາສາເຮົາເອງແດ່ຊັ້ນນະ ຄົນມົ້ງນີ້ສ່ວນຫຼາຍກໍມີ ມີ ມີແຕ່ ອັນນ່າ ເວົ້າຢູ່ບ້ານ ບໍ່ມີການອອກໄປນອກ ຫຼາຍເທົ່າໃດ ແລະ ບໍ່ມີບຸນມີງານຫຼາຍເທົ່າໃດ ອັນນ່າ ສິໄປເວົ້າເປັນພາສາຕົວເອງ ເອີ ໄດ້ນຳຄົນອື່ນຫັ້ນນະ ກໍ ກໍເລີຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ອັນນ່າ ບໍ່ມີໂອກາດສິມາໃຊ້ພາສາເຂົາເຈົ້ານະ ຄັນຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ມັນ ກະແ ປວ່າຄວາມຜິດມີຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ ຢູ່ກັບຜູ້ໃຫຍ່ ຍົກຕົວຢ່າງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ວ່າມີລູກນີ້ ນີ້ແມ່ນວ່າ ຢ້ານເດັກນ້ອຍນີ້ປາກລາວບໍ່ໄດ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໃນຕອນທີ່ວ່າເຂົາຍັງຢູ່ໃນປະຖົມສຶກສາ Primary School ຢູ່ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີກົດເກນຕາ ຍໂຕ ເດັດຂາດ ຜະເດັດການ ບອກວ່າຖ້າຫາກວ່າລູກຫັ້ນຍັງ ໃນເມື່ອຢູ່ບ້ານທີ່ວ່າບໍ່ມີຄົນອົດສະຕຣາລຽນມາຫັ້ນ ຫ້າມປາກພາສາອົດສະຕຣາລຽນ ຫຼື ພາສາໃດກະຢ່າ ເດັດຂາດ ຄັນວ່າເຂົາ ອັນ ຖືກຈັບໄດ້ທີ່ວ່າ ໃນລະຫວ່າງເຂົາເອງ ເຂົາລົມກັນເປັນພາສາອັງກິດນີ້ ໃນມື້ນັ້ນຫັ້ນນະ ເຂົາໄດ້ກິນແຕ່ແຊນວິດລ້າໆ ບໍ່ໄດ້ກິນຫຍັງໝົດ ກິນແຕ່ແຊນວິດລ້າໆ ເອີ ແລ້ວກໍຮ້າຍກະດ່າ ກໍວ່າລົງໂທດວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວລູກຂ້າພະເ ຈົ້ານີ້ເວົ້າພາສາລາວໄດ້ໝົດນະ ແຕ່ວ່າຄົນມົ້ງນີ້ຫຼາຍຄົນນີ້ ແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນເນາະ ພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີກົດ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງກົດລະບຽບ ແລ້ວກໍບໍ່ຜະເດັດການຂັ້ນນັ້ນ ໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານເດ້ ເຂົາເຈົ້າ ບາງຄົນ ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງ ອັນນ່າ ບໍ່ຢາກສົ່ງເສີມໃຫ້ເວົ້າພາສາຕົນເອງຊ້ຳນະ ເພາະພໍ່ແມ່ບາງຄົນເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ອັນ ຮຽນພາສາອັງກິດຢູ່ໂຮງຮຽນແລ້ວ ຍັງສິໄປຮຽນພາສາມົ້ງອີກ ມັນເຮັດໃຫ້ລູກເຂົາເຈົ້າສັບສົນ ເຂົາ ເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ ອັນ ລູກເຂົາເຈົ້າຮຽນ ຫຼື ເວົ້າ ເຂົາຖືວ່າແນວໃດເຮົາກໍມາຢູ່ບ້ານເມືອງນີ້ແລ້ວ ເປັນຄົນປະເທດນີ້ແລ້ວ ເວົ້າພາສາບ້ານເມືອງນີ້ໄປເລີຍ ບາງຄົນມັນຄຶດແບບນັ້ນ ບາງຄົນເຂົາເຈົ້າກໍຄິດ ວ່າ ໂອ້ຍ ແຮງໄດ້ຫຼາຍພາສາກໍແຮງດີ ເອີ ມັນກໍຂຶ້ນນຳພໍ່ແມ່ນະ ແລະ ແລ້ວກໍ ອີກ ອີກຢ່າງຫັ້ນ ອີກຢ່າງ ອັນ ອັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ອັນ ຄົນມົ້ງເຮົາມັນເສຍພາສານີ້ ຍ້ອນວ່າຈຳນວນຄົນ ຈຳນວນ ອັນ ອ່າ

ເຂົາເຈົ້າມີ break ຊັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍມາ ອັນນ່າ ລົມກັນ ມາຫຼິ້ນນຳກັນ ກໍເລີຍ ອັນ ເວົ້າພາສາໄດ້ດີ ດີກວ່າພວກ ເອີ ເດັກນ້ອຍມົ້ງຢູ່ອາເມລິການະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມີໝູ່ມີຄູ່ເປັນ ເປັນຄົນມົ້ງເດ້ ແຕ່ວ່າຢູ່ ຢູ່ປະ ເອີ ປະເທ ດ Australia ເນຍ ເດັກນ້ອຍເຮົາໄປໂຮງຮຽນ ກໍໄປຄົນດຽວບໍ ຫຼືວ່າຢູ່ 2 3 ຄົນບໍ ຢ່າງຫຼາຍ ມັນບໍ່ມີໂອກາດວ່າສິມາເວົ້າມາລົມກັນ ອັນ ຕອນເລີກຫຼິ້ນ ມັນກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເສຍພາສານະ ອືມ ຄົນລາວກໍຄືກັນ ສູນເສ ຍພາສາຂອງເດີມໆຂອງຕົນເອງເນຍ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຖືກຫຼືບໍ່ວ່າມັນແມ່ນຄວາມຜິດຂອງພໍ່ແມ່ ຍົກຕົວຢ່າງ ຄອບຄົວໜຶ່ງຂອງນະຄອນເມວເບີນນີ້ມີລູກ 5 ຄົນບໍໃດ ເກີດມາຈາກສູນອົບພະຍົບ ຫຼືວ່າມາຈາກເມື ອງລາວນ້ອຍໆ ແລ້ວມາໃຫຍ່ຢູ່ນີ້ ແລ້ວຄອບຄົວໜຶ່ງອີກກໍປະມານ 4 ຄົນ ກໍເປັນເດັກນ້ອຍ 5 6 ປີນີ້ແຫຼະ ມາປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ ທັງສອງຄອບຄົວນີ້ ລູກນີ້ປາກພາສາລາວບໍ່ໄດ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນເປັນກັບພໍ່ແມ່ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ບັງຄັບຕິ ເພາະວ່າລູກ 5 ຄົນເນາະ ສະ ຫຼືວ່າ 4 ຄົນຢູ່ບ້ານນີ້ ຄັນວ່າເຮົາບັງຄັບເຂົາ ເຂົາລົມກັນເປັນພາສາລາວ ເຂົາກໍສິປາກໄດ້ ອັນນີ້ບໍ່ຫົວຊານຳ ເຂົາກໍລົມກັນເປັນພາສາອັງກິດ ກໍເລີຍວ່າສູນເສຍພາສາໄ ປນີ້ ອັນນີ້ມັນເປັນຄວາມຜິດຂອງພໍ່ແມ່ຫຼືບໍ່ ແມ່ນຄວາມ ເພາະວ່າມັນຂຶ້ນຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ ພໍ່ແມ່ຄັນວ່າເອົາໃຈໃສ່ລູກ

ບໍ່ມີເວລາ ຫຼືວ່າບໍ່ມີແຮງຊິມາສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຫຍັງ ແລະ ມາເບິ່ງແຍງລູກໃຫ້ໃກ້ຊິດ ເລີຍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອັນນ່າ ປະຖິ້ມລູກ ຊິເຮັດແນວໃດກໍເຮັດໄປຊະນະ ອື ຍ້ອນວຽກອັນທີ່ເຮົາເຮັດນີ້ແຫຼະ ແລ້ວກໍອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ຍ້ອນວ່າເຮົາເອງນີ້ ເຮົາກໍບໍ່ຂະຫຍັນໝັ່ນປານໃດ ເຮົາກໍບໍ່ໝັ່ນ ບໍ່ສົ່ງເສີມປານໃດ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ອັນນ່າ ລູກເຂົາຊິເຮັດແນວໃດກໍເຮັດໄປ ເວົ້າແນວໃດກໍເວົ້າໄປ ແລ້ວກໍຕົວຢ່າງວ່າ ຄັນເຮົາມີແຕ່ຢູ່ບ້ານເ ນາະ ບໍ່ພາລູກໄປວັດໄປວາ ບໍ່ພາລູກໄປບຸນໄປງານຫຍັງ ບໍ່ເຫັນຄົນລາວຄົນອື່ນ ບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໄປມີໝູ່ມີຄູ່ນຳຄົນລາວ ຫຼືວ່າເວົ້າຄຳລາວ ຫຼືວ່າເວົ້າຄຳມົ້ງ ຊັ້ນ ມັນກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈັກໜ້ອຍແລ້ວ ບໍ່ມັກ ສັງຄົມຕົວເອງອີກ

ໄປເອົາຄົນຕ່າງຊາດເປັນຜົວເປັນເມຍໄປ ກະເລີຍວ່າສູນເສຍເຊື້ອຊາດພົງພັນໄປ ແລ້ວກໍພາສາກໍສູນເສຍໄປພ້ອມຢ່າງວ່ອງໄວນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນວ່າມັນກໍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ແຕ່ວ່າສຳລັບເດັກເລັກເດັກນ້ ອຍເນາະ ທີ່ວ່າປາກພາສາ ຍົກຕົວຢ່າງພາສາລາວ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກໃຫ້ທ່ານຟັງວ່າ ມີຜູ້ໜຶ່ງ ຄອບຄົວໜຶ່ງຢູ່ Melbourne ນີ້ແຫຼະ ບອກວ່າ ພໍ່ຊິໄປຕຶກເບັດເດີ weekend ນີ້ນະ ໃຫ້ລູກນີ້ເກືອໝາດີໆເດີ ມັນວ່າໂດຍ ເອີ ບາດນີ້ພໍ່ກັບມາບ້າ ນນີ້ ມາເບິ່ງໝາ ມັນຄືບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າ ກໍເລີຍເອີ້ນວ່າ ເປັນຫຍັງວ່າເຈົ້າຄືບໍ່ເກືອໝາ ກໍຂ້ອຍກໍເກືອແລ້ວເດ ຢູ່ໃສອັນເກືອຫັ້ນ ພາພໍ່ໄປເບິ່ງ ກໍອອກໄປຫຼັງບ້ານ ໄປເບິ່ງອັນຢູ່ຖ້ວຍ ຖ້ວຍເຂົ້າໝາມີແຕ່ເກືອ ເພາະວ່າ ບອກເກືອໝາເດ ເອົາເກືອໃຫ້ໝາກິນ ເອີ ເອົາເກືອໃຫ້ໝາກິນ ເພາະວ່າມັນບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເອົາເຂົ້າເອົານ້ຳໃຫ້ໝາກິນ ມັນບໍ່ເຂົ້າໃຈເກືອໝາ ມັນກໍເລີຍເອົາແຕ່ເກືອໃຫ້ຫັ້ນນະ ແລະ ກໍລະນີໜຶ່ງອີກ ທີ່ວ່າໂດ່ງດັ ງຢູ່ໃນປະເທດອາເມລິການີ້ແມ່ນວ່າ ແມ່ເຮັດກິນຢູ່ນອກບ້ານ ຮ້ອງໃສ່ລູກສາວວ່າ ອີ່ນ້ອຍເອີຍ ເອົາ ເອົາຄົກມາໃຫ້ແມ່ແດ່ ມັນກໍຟ້າວແລ່ນໄປ ແຕ່ວ່າເອົາໂຄກ ເອົານ້ຳໂຄກໄປໃຫ້ ແມ່ລະວ່າ ບໍ່ແມ່ນ ແມ່ນຄົກຕ ຳແຈ່ວ ປ້າ ແມ່ວ່າບອກໂຄກເດ ຂ້ອຍກໍເອົາໂຄກມາ ຊັ້ນຕົວມັນເວົ້າ ອັນນີ້ນີ້ ມັນມັນມັນເປັນການທີ່ວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈຫັ້ນນະ ແລ້ວພໍ່ແມ່ບໍ່ບໍ່ບອກບໍ່ສອນຈັ່ງຊີ້ ມັນມັນ ມັນກະເລີຍວ່າຂາດພາສາໄປ ອັນນີ້ແມ່ນຫຼືບໍ່ເນາະ ແມ່ນແທ້ລະບໍ ແນ່ນອນ ເພາະວ່າເຮົາໃຊ້ຫຼາຍພາສາ ມັນຄ້າຍໆກັນ ຄື ຄືອັນນ່າຄົກ ອັນນ່າຕຳຂອງເຮົາມັນກໍແນວໜຶ່ງເນາະ ໂຄກນ້ຳຫັ້ນ ນ້ຳໂຄກ ມັນກໍແນວໜຶ່ງ ມັນກໍເວົ້າຄືເປັນຄວາມດຽວກັນນີ້ ລູກເຮົາມັນກໍບໍ່ ເຂົ້າໃຈຊັ້ນລະບໍ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຂຶ້ນນຳພໍ່ແມ່ໂດຍສະເພາະນະ ແລ້ວກໍສັງຄົມອີກ ຄັນວ່າສັງຄົມມີການຈັດຕັ້ງດີ ມີການສອນພາສາ

ອື ຕາມ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນໂດຍໂຕເອງນີ້ແມ່ນວ່າ ຄົນລາວຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ທຽບເທົ່າກັບ 2 ຫົວເມືອງໃຫຍ່ Melbourne ກັບ Sydney ນີ້ ຄົນລາວໃນ Melbourne ສູນເສຍພາສາລາວນີ້ໄວກວ່າ ແຕ່ວ່າລັດ New South Wales ນີ້ສູນ ເສຍຊ້າກວ່າ ແຕ່ກໍສູນເສຍຢູ່ ເພາະວ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນນີ້ເນາະ ຢູ່ New South Wales ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວຊີ້ ເຂົາເຈົ້າມີໂຮງຮຽນໃຫຍ່ໄດ໋ ສອນພາສາລາວ ຂຽນອ່ານ ແລະ ໂດຍສະເພາະເນັ້ນໃສ່ວັ ດທະນະທຳຈັ່ງຊີ້ນະ ເດັກເດັກນ້ອຍມັນກໍເລີຍວ່າຮູ້ວັດທະນະທຳ ປາກເວົ້າພາສາລາວໄດ້ດີຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວສຳລັບຄົນມົ້ງນີ້ ສັງຄົມຂອງພວກທ່ານນີ້ ມັນມີໂຮງຮຽນພາສາມົ້ງ ວັດທະນະທຳມົ້ງຫຼືບໍ່ເນາະ ຕອນທ ຳອິດກໍມີ ເຮົາກໍອັນໄປຂໍທຶນນຳລັດຖະບານ ຕາມໂຄງການ Ethnic School ຂອງ ອັນ ລັດຖະບານກາງນີ້ກໍ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍ ອັນ ເອົາມາຕັ້ງໂຮງຮຽນ Ethnic School ມົ້ງ ແລ້ວກໍສອນທັງພາສາ ທັງຮີດຄອງປະເພນີ ວັດທະນະທຳ ແຕ່ວ່າເ ຮົາກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ດົນ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພໍ່ແມ່ທີ່ຫາກໍມາໃໝ່ໆ ເຂົາເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ຢູ່ ເຂົາເຈົ້າສົນໃຈ ແຕ່ວ່າພວກທີ່ມາຢູ່ດົນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າ ອັນນ່າ ຫາກິນໄດ້ພໍເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ອາໄສການຈັດຕັ້ງນີ້ກໍ ກໍເ ລີຍບໍ່ມີການສົ່ງເສີມ ບໍ່ມີການພົວພັນນຳ ອັນນ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງນາ ແລະ ສະມາຄົມມົ້ງເຂົາເຈົ້າ ເຖິງເຂົາເຈົ້າສິມີ ອັນນ່າ ຈຸດປະສົງໃຫຍ່ສ່ຳໃດ ມາສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນເຮົາ ອັນນ່າ ເກັບພາສາບໍ ຫຼືວ່າເກັບຮີດຄອງ ປະເພນີໄວ້ ແຕ່ວ່າທາງພໍ່ແມ່ບາງຄົນເຂົາເຈົ້າ ຄືເວົ້າມື້ກີ້ນີ້ແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ໂອ້ຍ ເຮັດໃຫ້ລູກເຂົາເຈົ້າສັບສົນ ເຂົາບໍ່ສົ່ງລູກໄປຮຽນ ມັນກໍ ເຮົາກໍເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ອັນນ່າ ນັກວິໄ ຈທົ່ວໄປ ຫຼືວ່າພວກນັກຈິດຕະວິທະຍາສາດນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ແຮ່ງໄດ້ຫຼາຍພາສາແຮ່ງດີ ແຮ່ງຮຽນ ແຮ່ງຮຽນຫຼາຍພາສາແຮ່ງ ແຮ່ງດີ ອື ສະ ເພາະສະໝອງຄົນເຮົານີ້ນາ ອື ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນວ່າໄດ້ສອງສາມພາສາ ແລ້ວມັນສິເຮັດໃຫ້ເຮົາສັບສົນ ແຮ່ງ ແຮ່ງຮຽນແຮ່ງດີ ເຂົາວ່າ ຄັນ ຄັນ ຄັນເວົ້າແບບນີ້ເນາະ ທີ່ວ່າຍົກຕົວຢ່າງມົ້ງ ທີ່ວ່າມີໂຮງຮຽນສອນພາສາມົ້ງ ແລ້ວກໍວັດທະນະທຳມົ້ງ ແຕ່ວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ສົນຈິດສົນໃຈ ກໍເລີຍວ່າ ບໍ່ມີລູກສິດ ຫຼືວ່າລູກ ເຕົ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນ ຜົນສຸດທ້າຍກໍປິດໂຮງຮຽນໄປ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແມ່ນວ່າບັນຫານີ້ນີ້ ຄົນມົ້ງສິແກ້ໄຂແບບໃດເນາະ ໂອ ຕາມຈະຂ້ອຍ ຈະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດດຽວນີ້ນີ້ ມັນບໍ່ມີທາງສິແກ້ໄ ຂແລ້ວ ເພາະວ່າເຮົາກໍພະຍາຍາມມາຫຼາຍເທື່ອຫຼາຍຫົນແລ້ວ ວ່າສິສົ່ງເສີມໃຫ້ມີ ອັນນ່າ ໂຮງຮຽນນີ້ ອັນ ຕໍ່ເນື່ອງມານະ ດຽວນີ້ ອັນນ່າ ເຮົາກໍມີແຕ່ວ່າປະມັນໄປ ວ່າເອົາແຕ່ຊະຕາກຳວ່າຊັ້ນຊະ ເພາະວ່າເຮົ າກໍພະຍາຍາມທີ່ສຸດແລ້ວ ພໍ່ແມ່ບໍ່ສົນໃຈເດ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສົ່ງເສີມ ເຮົາກໍເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ດຽວນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເອງຄິດວ່າມີທາງດຽວທີ່ວ່າ ຄັນລູກຫຼານ

ອື ເພາະວ່າຄັນສິສະຫຼຸບມາແລ້ວ ການຮຽນພາສານີ້ມັນກໍຂຶ້ນຢູ່ນຳວ່າເຮົາມີໂອກາດໃຊ້ຫຼືບໍ່ ບໍ່ມີໂອກາດໃຊ້ຫັ້ນນະ ກໍຫາຍໄປ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ມັນອອກມັນໄປໃຊ້ນະ ມັນກໍແມ່ນ ພາສາລາວ ພາສາ ມົ້ງກໍແບບດຽວກັນນັ້ນແຫຼະ ຄັນເດັກນ້ອຍເຂົາເຈົ້າຮຽນ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຜສິລົມນຳ ຫຼືວ່າບໍ່ມີໂອກາດຈະເອົາໄປໃຊ້ຕາມຕະຫຼາດບໍ ຫຼືວ່າຕາມໂຮງຮຽນຊັ້ນ ກໍ ເຂົາ ເຂົາກໍຈື່ບໍ່ໄດ້ ຈັ່ງນັ້ນມັນກໍເສຍໄປລ້າໆຫັ້ນນາ ແ ລະ ມັນມີ ອັນນ່າ ພວກຊັ້ນປັນຍາຊົນຈຸໜຶ່ງ ຫຼືຢ່າງໜ້ອຍນີ້ຄົນໜຶ່ງ ທີ່ວ່າກຳລັງມອງເບິ່ງ ສຶກສາເບິ່ງຄົນມົ້ງ ເດັກນ້ອຍມົ້ງ ຢູ່ທີ່ພາກເໜືອຂອງລັດ Queensland ນີ້ນະ ທີ່ວ່າມີຫຼາຍນີ້ກໍວ່າ ເຂົາເຈົ້າສູນເສຍພາສາມົ້ງນີ້ໄວແທ້ໆນີ້ ແ ລະມີຈຸດປະສົງຢາກເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ເກັບຮັກສາພາສາມົ້ງໄວ້ນີ້ນະ ກໍແມ່ນວ່າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວນີ້ ທ່ານຄິດວ່າມັນສິມີຄວາມສຳເລັດຫຼືບໍ່ເນາະ ກໍລອງເບິ່ງກ່ອນ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາສິໃຊ້ວິທີໃດໄປຄົ້ນຄວ້ າ ໄປຫາຂໍ້ມູນ ອັນທຳອິດນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງໄດ້ໄປຫາຂໍ້ມູນກ່ອນແຫຼະ

ອັນ ເຮົາກໍຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າສິໃຊ້ເວລາດົນຊ່ຳໃດເນາະ ຫຼືວ່າເຂົາເຈົ້າສິໄປຫາຂໍ້ມູນນຳໃຜ ແລ້ວກໍສິສະເໜີການແກ້ໄຂໄປແນວໃດຫັ້ນນະ ອັນນີ້ເຮົາກໍສິໄດ້ລອງຖ້າເຂົາເຈົ້າ ເອີ ເບິ່ງກ່ອນນະ ຂ້າພະເຈົ້ າເອງກໍຍັງ ເຂົາເຈົ້າເອງກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕິດຕໍ່ມາ ເອີ ສ່ວນຫຼາຍກໍສິມີຕິດຕໍ່ມາຫາຄົນເຮົາໃນສັງຄົມເຮົານີ້ແຫຼະ ແລ້ວຈະຄ່ອຍ ເອີ ລົງມາຖາມ ມາຫາຂໍ້ມູນນຳເນາະ ແລ້ວກໍລອງ ລອງ

ຍ້ອນຫຍັງ ເຫດຜົນໃດ ແຕ່ລະ ແຕ່ລະຂັ້ນແຕ່ລະຕອນ ເອີ ແລ້ວເຮົາຈະຄ່ອຍມາ ອັນ ສະເໜີ ອັນ ວິທີແກ້ໄຂນະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າຈັ່ງຊີ້ວ່າ ຄົນມົ້ງລາວໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ນະ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍນີ້ ກໍຂ້ າພະເຈົ້າເວົ້າຖືກຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າ ດູ ເດົາຖືກຫຼືບໍ່ວ່າ ພາສາມົ້ງນີ້ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສູນເສຍໄປຢ່າງວ່ອງໄວນີ້ ເຖິງປະມານ 80% ຖືກບໍ່ເນາະ